ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ ທ່ານສົມດີ ຂ່າວໆນີ້ນະ ມັນກະຫວນມາເຖິງເວລາອີກແລ້ວ ທີ່ວ່າໃນເວລາອະດີດຜ່ານມານີ້ ກະຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນກະ ເຫັນວ່າເປັນຂ່າວທີ່ວ່າເປັ ນທີ່ສຸດຈິດສົນໃຈ ເພາະວ່າມັນເປັນຂ່າວທີ່ມາຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງຊັ້ນນະ ແລ້ວສຳລັບມື້ນີ້ນີ້ນະ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ ເພາະວ່າຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດນີ້ ດັ່ງໃນລັດ Victoria ປະເທດ Australia ນີ້ ກໍແມ່ນວ່າລັດຖະບ ານ ແລະ ປວງຊົນທັງຫຼາຍນີ້ ຢ້ານໂຄວິດ-19 ຮອບ 2 ຈະເກີດຂຶ້ນ ເພາະວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ນີ້ ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດ Victoria ໃນນະຄອນ Melbourne ນີ້ມັນ ມັນກະໂດດປູດຂຶ້ນຜິດປົກກະຕິ ຄືວ່າມັນມີຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້ຈັກໜ້ອຍຫັ້ນ ໄວຫຼາຍວ່າຊັ້ນນະ ແນວໂນ້ມມັນແປວ່າມີຫຼາຍຂຶ້ນ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າຢ້ານ ດຽວນີ້ຮອດເອົາທະຫານເພິ່ນອອກມາຊ່ອຍກັນກວດເບິ່ງແຕ່ລະຄຸ້ມແຕ່ລະຄຸ້ມ ມັນມີ 3-4 ຄຸ້ມທີ່ວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍ ແລ້ວກວດເບິ່ງວ່າຊິກ ຳຈັດໃນແຕ່ລະຄຸ້ມບໍ່ໃຫ້ມັນມີ ແລ້ວກະບໍ່ໃຫ້ມັນອາລະວາດອີກຫັ້ນນະ ແລ້ວປາກົດວ່າຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ ກໍແມ່ນວ່າມີໂຄວິດ-19 ຫຼືວ່າຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໜ້ອຍ ທີ່ວ່າຕົວເລກອັນດັ່ ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຄັ້ງລ່າສຸດນີ້ແມ່ນຍັງຄືເກົ່າ 19 ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າເປັນຫຍັງລັດຖະບານເພິ່ນອອກມາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນນີ້ຈົ່ງປະຕິບັດຕາມການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢ່າງຢ່າງເຂັ້ມແຂງຢູ່ຕໍ່ໆໄປນີ້ນະ ອັນນີ້ມັນເປັນແນວໃດເນາະທ່ານ ອັນນີ້ກໍ ກະຄືຈັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເວົ້າເນາະວ່າ ຕ່າງປະເທດນະ ທີ່ວ່າເຄີຍຄວບຄຸມສະຖານະການໄດ້ເລື່ອງຂອງໂຄວິດ-19 ແລ້ວກະຢ້ານຂຶ້ນມາລອບທີ 2 ບໍ່ຕ່າງກັບປະເທດຕ່າງໆ ທົ່ວໂລກເນາະ ລວມເຖິງທັງ ສປປ ລາວ ນຳເນາະ ອັນນີ້ລາວເພິ່ນກໍຂໍຄວາມຮ່ວມມືປະຊາຊົນ ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມແຂງຕໍ່ໄປ ເຖິງແມ້ວ່າມີລາຍງານວ່າການຕວດພົບຜູ້ປ່ວຍໂລກຕິດເຊື້ອໄວຣັ ສໂຄໂຣນາ 2019 ລາຍໃໝ່ ຕິດຕໍ່ກັນ 74 ມື້ແລ້ວ ທີ່ທີ່ບໍ່ມີລາຍໃໝ່ເກີດຂຶ້ນເນາະ ແຕ່ວ່າທາງລັດຖະບານລາວນີ້ ເພິ່ນກະຍັງຄົງລຽກລ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດເຝົ້າລະວັງ ແລະກະປະຕິບັດຕາມມາດຕະ ການປ້ອງກັນ ເພື່ອຢັບຢັ້ງການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ອັນນີ້ທ່ານ ລັດສະໝີ ວົງຄຳຊາວ ລອງອະທິບໍດີກົມຄວບຄຸມໂລກ 18 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວ ກ່າວຖະແຫຼງວ່າ ລາ ວນີ້ກະຕວດບໍ່ພົບຜູ້ປ່ວຍທີ່ໄດ້ລັບການຢືນຢັນຜົນ ອ່າ ລາຍໃໝ່ເນ້ຍ ຕິດຕໍ່ກັນແລ້ວ 74 ມື້ເນາະ ທີ່ບໍ່ມີ ມີຜູ້ປ່ວຍລາຍໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດກະຍັງຈຳເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນຢ່າ ງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຢັບຢັ້ງການລະບາດລະລອກທີ 2 ຂອງໂລກພະຍາດໂຄວິດ-19 ທາງຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງລາວ ກະໄດ້ລຽກລ້ອງຕ້ອງ ການໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນນີ້ ລ້າງມືດ້ວຍສະບູເປັນປະຈຳ ແລະກະໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມອອກນອກບ້ານ ກະຫຼີກລ່ຽງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄົນແອອັດ ຕະຫຼອດຈົນການລັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມຕໍ່ໄປ ໂດຍທາງລາ ວນີ້ ກະໄດ້ຕວດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຕ້ອງສົງໄສແລ້ວນີ້ 13,883 ຄົນ ນັບເຖິງວັນທີ 25 ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ອັນນີ້ກະຈະເປັນຊ່ວງຂອງການເຝົ້າລະວັງ ຂໍຄວາມຮ່ວມມືປະຊາຊົນ ຫຼັງຈາກທີ່ທາງລາວນີ້ບໍ່ມີຜູ້ປ່ວຍແ ລ້ວ ຜູ້ປ່ວຍຕອນນີ້ກະເປັນສູນເນາະ ມັນກະແປກໆຢູ່ ທີ່ວ່າໃຜຈະເຊື່ອ ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອ ມັນກະສຸດແລ້ວແຕ່ຄວາມເຫັນຂອງໃຜມັນຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າມັນຜ່ານຫູຜ່ານຕາ ຫຼືວ່າສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ນີ້ແມ່ນວ່າ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປ ະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ ທາງການສາທາລະນະສຸກເພິ່ນປະກາດວ່າມີແຕ່ 19 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວກະປົວຫາຍດີໄປແລ້ວຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າໃນບັນດາປະເທດທີ່ວ່າຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແລ້ວ ລະຖືວ່າກ້າວໜ້າ ໃນດ້ານການແພດນີ້ ຍົກຕົວຢ່າງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ມັນກໍກັບມາມີໃໝ່ອີກໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ປູດຂຶ້ນເລັກໆນ້ອຍໆດອກ ໃນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ນະຄອນຫຼວງເບຈິງກໍຍັງກະດອດ ມີແມ່ພະຍາດກະໂ ດດເຂົ້າໄປອາລະວາດອີກ ແລ້ວກໍຫຼາຍບ່ອນຫຼາຍທີ່ ປະເທດບຣາຊິລບໍ ຢູໂຣບບໍ ກໍຫຼາຍປະເທດ ມັນກະດັບລົງໄປແລ້ວກໍກັບຄືນມາມີອີກ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນລາວນີ້ມີແຕ່ 19 ດີແລ້ວກໍບໍ່ກັບມາອີກ ແລ້ວການກວດກໍວ່າທໍ່ນັ້ນ ທໍ່ນີ້ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນໂທລະພາບໂທລະຫຍັງນີ້ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ເຫັນວ່າ ອອກມາສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເພາະວ່າເລື່ອງແບບນີ້ ຄັນເພິ່ນກວດຫຼາຍນີ້ ເພິ່ນຕ້ອງອອກມາໂຊ ແລະ ໃນລັດວິກຕໍເຣຍນີ້ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ກະແມ່ນວ່າກວດປ ະຊາຊົນໃນຄຸ້ມທີ່ວ່າຄິດວ່າເປັນບ່ອນທີ່ວ່າມີພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນວ່ອງໄວຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍສົ່ງການແພດເຂົ້າໄປກວດ ແລ້ວກໍຖະໜົນຫົນທາງກໍອັດລົດກວດ ກວດມັນກໍບໍ່ຍາກບໍ່ຊາຫຍັງ ບໍ່ດົນກໍຮູ້ນະ ແຕ່ວ່ າແນ່ນອນ ຢູ່ໃນລາວບໍ່ໄດ້ກະທຳແບບທີ່ວ່າລັດວິກຕໍເຣຍກະທຳກັນນີ້ ແຕ່ວ່າມັນມີໂຄວິດ-19 ໜ້ອຍນີ້ນະ ພວກເພິ່ນໄດ້ມາຊີ້ແຈງອະທິບາຍບໍ ສຳລັບພວກທີ່ວ່າບໍ່ເຊື່ອ ຫຼືວ່າລະແວງສົງໄສຫັ້ນນະ ວ່າມັນ ມັນ ມັນ ມັນດ້ ວຍເຫດໃດເນາະ ທີ່ວ່າມັນ ມັນມີໜ້ອຍວ່າຊັ້ນເຖາະ ຈາກປະຊາຊົນເກືອບ 7 ລ້ານນີ້ ມີແຕ່ 19 ຄົນເປັນ ແລ້ວກໍບໍ່ເປັນອີກນີ້ນະ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ເຂົ້າໃຈວ່າຈັ່ງຊີ້ເນາະ ທາງ ທາງການລາວນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າມີ ມີຜູ້ປ່ວຍຢູ່ 2 2 ລາຍເກີດຂຶ້ນ ເລີ່ມຕົ້ນກະຫວ່າງວັນທີ 2 ປະມານ ປະມານຕົ້ນເດືອນເມສາ ມີ ປາຍເດືອນມີນາ ເມສາ ຫຼັງຈາກມີ ມີລາຍແລກແລ້ວນີ້ ກະ ກະມີການປິດປະເທດຈັ່ງຊີ້ນະ ທຸກ ທຸກຊາຍແດນກະມີການປິ ດ ປິດເລວ ແລ້ວກໍມີການ ການຫ້າມເຂົ້າຫ້າມອອກຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວກະມີການປິ່ນປົວຄົນທີ່ຢູ່ ທີ່ເປັນຢູ່ໃນ ໃນ ໃນລາວນີ້ ໄດ້ເລວ ກໍເລີຍ ອໍ ສາມາດທີ່ສະກັດກັ້ນໄດ້ ໄດ້ເລວຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອ່າ ເພາະວ່າການຂ້າມໄປ ຂ້າມມານີ້ ຂອງໄທ ຂອງລາວເອງກະແລ້ວແຕ່ນີ້ເນາະ ທີ່ວ່າເຄີຍມີມາຕະຫຼອດນີ້ ກະ ກະສັ່ງປິດພ້ອມໆກັບທາງ ທາງການຈີນ ກະເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມດູແລຕົງນີ້ອາດຊິເປັນໄປ ໄດ້ຜົນ ກະເປັນໄດ້ເນາະ ອັນນີ້ ກະເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ ທີ່ລາວມີການລະບາດໄປເນາະ ອືມ ກະແນ່ນອນ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນກໍຍ້ອນທີ່ວ່າ ມັນເປັນປຸບແປັບ 2-3 ຄົນ ເພິ່ນກະສະກັດກັ້ນໂລດ ແລ້ວກະມັນກະເລີຍຕິດແປດກັນບໍ່ໄດ້ ແລ້ວກະຍ້ອນທີ່ວ່າໃນລ າວຫັ້ນ ມັນບໍ່ມີຄົນຕ່າງປະເທດເຂົ້າໄປຫຼາຍວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວກະມັນປ້ອງກັນໄດ້ງ່າຍ ເພາະວ່າປະຊາຊົນກໍກະຈຸກກະຈາຍກັນຢູ່ ມັນບໍ່ຈຸ້ມກັນຢູ່ ໂດຍສະເພາະບ້ານນອກຊີ້ກະຢູ່ໄກກັນ ແລະກະລົດລາຕ່າງໆ ກໍໄປຍາກມາຍາກ ການໄປມາຫາກັນນີ້ກະບໍ່ສະດວກສະບາຍ ກໍເລີຍວ່າແມ່ພະຍາດກໍບໍ່ມີຄວາມສາມາດຕາມໃຈຊອບຂອງມັນ ຊິໄປຕິດຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ໄດ້ ແຕ່ວ່າໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນມີໜ້ອຍນີ້ກໍ ທາງການລາວເພິ່ນໄດ້ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ປະຊາຊົນນີ້ ຈົ່ງປະຕິບັດຕາມກົດເກນຕ່າງໆ ໃນການສະກັດກັ້ນໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ດັ່ງທີ່ວ່າໃນເວລາຜ່ານມາຫັ້ນ ເພິ່ນຕັ້ງດ່ານຢູ່ຖະໜົນນັ້ນຖະໜົນນີ້ ຄຸ້ມນັ້ນຄຸ້ມນີ້ນະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ບໍ່ ແມ່ນດ່ານ ຫຼືວ່າການຕັ້ງສະກັດກັ້ນນັ້ນບໍ່ ແມ່ນເລີກແລ້ວບໍ່ ມີແຕ່ຮ້ອງຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນລະມັດລະວັງບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດເນາະ ເພິ່ນໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ ອັນນີ້ ເອີ ທາງການລາວເນາະ ເພິ່ນກໍໄດ້ຍົກເລີກພ ວກດ່ານ ການຂ້າມລະຫວ່າງຂ້າມແຂວງ ລະຫວ່າງເມືອງ ໄປໄປໝົດທຸກດ່ານແລ້ວ ແຕ່ວ່າການຂໍຄວາມຮ່ວມມືພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ຫຼືວ່າປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວນີ້ ກະຄື ເລື່ອງຂອງອາກາດເນາະ ກະຄືເລື່ອງຂອງການໃສ່ໜ້າກາກ ການລ້າງມື ການ ອ່າ ຢູ່ຫ່າງກັນຈັ່ງຊີ້ ເພິ່ນກະພະຍາຍາມເນັ້ນໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນໄດ້ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຕົງນີ້ ກະເປັນການຂໍຄວາມຮ່ວມມືເປັນຫຼັ ກເນາະ ການທີ່ຊິບັງຄັບວ່າບໍ່ໃຫ້ຜ່ານຕົງນັ້ນຕົງນີ້ກໍ ຕອນນີ້ກໍຄືວ່າຍົກເລີກໄປແລ້ວ ກະຄືກັບປະເທດໄທ ຕອນນີ້ດ່ານຕ່າງໆ ກະກະໄດ້ຍົກເລີກໄປແລ້ວ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໃຫ້ຂ້າມໄປມາລະຫວ່າງອຳເພີ ລະຫວ່າງຈັ ງຫວັດໄດ້ ໄດ້ຕາມສະດວກແລ້ວຈັ່ງຊີ້ ແລະ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຢາກຊາບນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເພິ່ນປິດຊາຍແດນລາວໄທໄວ້ນະ ລັດຖະບານພັກລັດນະ ເພິ່ນ ເພິ່ນໄດ້ເປີດຄືນແລ້ວບໍ່ ເພື່ອວ່າຊິໃຫ້ຄົນທີ່ຄ້າງຄາຢູ່ໃນໄທນີ້ກັບໄປ ລາວໄດ້ນີ້ນະ ເປີດແລ້ວບໍ່ ອັນນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ເປີດເນາະ ກະຍັງປິດຢູ່ ຢູ່ຄືເກົ່າຢູ່ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຂອງຄົນທີ່ຂ້າມໄປ ຂ້າ ທີ່ຂ້າມໄປ ຕັ້ງໃຈວ່າຊິຂ້າມກັບບ້ານກັບເຮືອນນີ້ ຕອນນີ້ກະ ກະ ກະຍັງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ແລ້ວກະໜ້ອຍລົງ ຢູ່ ເພາະວ່າບາງສ່ວນກໍ ກັບເຂົ້າໄປເຮັດວຽກເຮັດງານຢູ່ໃນ ອ່າ ໝ່ອງໝ່ອງເກົ່າຂອງເຈົ້າຂອງທີ່ເຄີຍເຮັດຢູ່ແລ້ວ ເພາະວ່າທາງລັດຖະບານໄທກະຂະຫຍາຍເວລາໃຫ້ເຮັດວຽກຕໍ່ໄປໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າບັດ ຜູ້ເຮັດວຽກໃນຕ່າງປະເທດນີ້ຊິໝົດອາຍຸໄປແລ້ວ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ປິດກະຈັ່ງແມ່ນປິດດົນປິດນານແທ້ໆ ແລະກະບໍ່ເອົາເຂົ້າເອົານ້ຳມາລ້ຽງພວກເຂົາເຈົ້າ ກໍປານວ່າ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ປິດປະຕູບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເ ຂົ້າ ສ້າງບັນຫາໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າວ່າຊັ້ນ ຕອນພວກທີ່ວ່າຄ້າງຢູ່ໄທຫັ້ນ ແຕ່ວ່າໄຄແນ່ລັດຖະບານໄທປ່ອຍໃຫ້ເຮັດວຽກເຮັດການ ຫຼາຍໆຜູ້ຫຼາຍຄົນກໍຊິກັບໄປເຮັດວຽກເຮັດການແລ້ວ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ຂໍປະເ ລື່ອງນີ້ໄວ້ຊ່ຳນີ້ ແລະ ບັດນີ້ນີ້ ກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວຈີນຫັ້ນນະ ແນ່ນອນມັນສ້າງມາຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ກໍມັນຄົງມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນດ້ານການກໍ່ສ້າງຫັ້ນນະ ບັດນີ້ນີ້ແມ່ນວ່າມີການເລີ່ມຕໍ່ລາງໂດຍ ໂດຍ ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ວ່າຊັ້ນ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ທາງສຳນັກຊິນຫົວວຽງຈັນເນາະ ເພິ່ນກະໄດ້ ລາຍງານຂ່າວເນາະວ່າ ກຸ່ມວິສະວະກຳການລົດໄຟແຫ່ງປະເທດຈີນໝາຍເລກ 2 ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງທາງລົດໄ ຟສັນຊາດຈີນເນາະ ກະໄດ້ເຊື່ອມປະສານລາງລົດໄຟແບບບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ເສັ້ນແລກຂອງທາງລົດໄຟຈີນລາວ ທີ່ນອກກຸງວຽງຈັນ ເມືອງຫຼວງຂອງລາວເນາະ ລາຍງານເພິ່ນກະໄດ້ລະບຸວ່າ ລາງລົດໄຟແບບບໍ່ມີ ຮອຍຕໍ່ ຫຼືວ່າລາງ ເຊື່ອມຍາວ ສາມາດຍົກລະດັບຄວາມຄົງທົນຂອງລາງເຫຼັກກ້າ ລົດຕົ້ນທຶນການບຳລຸງຮັກສາຫົວລົດຈັກ ແລະກະລາງລົດໄຟ ເພີ່ມສະຖຽນລະພາບ ແລະກະຄວາມໄວຂອງລົດໄຟ ລວມເຖິງຂ ະຫຍັບຂະຫຍາຍຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງການເດີນທາງນຳ ເຫີນເຊີງເໜີງ ຜູ້ຈັດການຝ່າຍເທັກນິກທົ່ວໄປຂອງ CREC 2 ກະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ແຜນ ພະແນກລາງຂອງລົດໄຟ ຈີນລາວກໍໄດ້ເອົາຊະນະອຸປະສັກ ຊະນະອຸປະສັກ ຢ່າງການແລ່ນລົດທາງດຽວ ສະພາບອາກາດເລວຮ້າຍ ແລະ ກະຂາດແຄນແຮງງານເຮັດວຽກ ຂະນະເກີດການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ອ່າ ທີມງານກະປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນ ການເຊື່ອມປະສານ ອ່າ ລາງບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ ເພື່ອເດີນໜ້າຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງລົດໄຟຈີນລາວສູ່ທິດເໜືອ ໂດຍອາໄສເທັກໂນໂລຊີການເຊື່ອມລາງແບບ ຕໍ່ຊົນທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄດ້ ໄປຕາມລາງໄດ້ ຊຽວເຊີນເວີນ ຜູ້ຈັດກ ານທົ່ວໄປຂອງ LCRC ກະກ່າວກັບສຳນັກຂ່າວຊິນຫົວວ່າ ບໍລິສັດໄດ້ບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ກະຄວບຄຸມພະຍາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຂະນະຈັດການການກໍ່ສ້າງ ແລະ ກະໄດ້ຮັບຄວາມຊື່ນຊົມຈາກທາງລັດ ຖະບານລາວເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າເພິ່ນເວົ້າວ່າ ຕໍ່ລາງລົດໄຟບໍ່ມີຮອຍນີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອດອກ ເພາະວ່າ ຄັນຕໍ່ມັນກໍຕ້ອງມີຮອຍ ຄັນມີຮອຍມັນກໍຕ້ອງມີຕໍ່ ເພາະວ່າເອົາສອງອັນມາຕໍ່ໃສ່ກັນນີ້ ມັ ນ ມັນຕ້ອງມີຮອຍຕໍ່ ແຕ່ວ່າເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ເພາະວ່າອາດຈະແມ່ນວ່າເຊື່ອມລາງລົດໄຟເຂົ້າຫັ້ນ ເປັນເຫຼັກອັນດຽວກັນ ແຕ່ວ່າມັນກະມີຮອຍຢູ່ດອກ ຄັນເຮົາເອົາວິທະຍາສາດມາພິສູດເບິ່ງນີ້ ມັນ ມັນກະຕ້ອງມີຮອ ຍ ແຕ່ວ່າເບິ່ງດ້ວຍຕາເປົ່າ ເອົາມືຈັບໆບາຍໆ ບໍ່ຮູ້ບໍ່ເຫັນດອກ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ເຫັນຮອຍໄປຊັ້ນເຖາະ ກໍແນ່ນອນລະ ເພາະວ່າລົດໄຟມັນແລ່ນໄວເນາະ ຄັນມັນມີເລັກ ຮອຍຫຼືເລັກນ້ອຍໆ ມັນກະອາ ດຈະເຮັດໃຫ້ລົດໄຟກະດົກກະເດັນເຕັ້ນໄປເຕັ້ນມາ ອາດຈະຕົກລາງກໍອາດຈະເປັນໄດ້ ແຕ່ວ່າ ອັນນັ້ນ ອັນນັ້ນແມ່ນໃນດ້ານເຕັກນິກຂອງການຕໍ່ ທີ່ວ່າໃຊ້ວິຊາການພິເສດ ຫຼືວ່າສະໄໝໃໝ່ເຮັດ ມັນກະບໍ່ເຫັນໝົ ດນັ້ນລະ ຍົກຕົວຢ່າງ ດຽວນີ້ນີ້ ຕໍ່ເສື້ອຂາດໂສ້ງຂາດ ຕາບຈັ່ງຊີ້ ຮອຍກໍຍັງບໍ່ເຫັນກໍມີ ລາງລົດໄຟກໍຄືກັນນັ້ນ ແຕ່ວ່າໃນເມື່ອທີ່ວ່າເພິ່ນຕໍ່ນີ້ນະ

ການນຳເຫຼັກສອງຕົວມາຕໍ່ກັນ ຊິ ຊິຕໍ່ໄດ້ນຽນໄດ້ລຽບລ້ອຍປານໃດ ມັນກະ ຖ້າໃຊ້ທາງວິທະຍາສາດພິສູດ ມັນກະຕ້ອງເຫັນຮອຍຕໍ່ລະເນາະ ແຕ່ວ່າດ້ວຍ ດ້ວຍຄວາມນຽນ ດ້ວຍຄວາມ ອ່າ ເທັກນິກພິເສດໂຕນີ້ກ ະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງກະເປັນ ເປັນພາສາເວົ້າຂອງທາງ ທາງຊ່າງເທັກນິກ ກໍເລີຍບອກວ່າມັນບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະແປກລະມັນເວົ້າອອກມານີ້ ແຕ່ວ່າໄປໂຄສະນາແດ່ນີ້ກໍ ໂອ້
ປະເທດຈີນນີ້ເກັ່ງແທ້ໆ ຕໍ່ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ກະທັ້ງທີ່ວ່າໂຕເອງບໍ່ເອົາມືໄປລູບເບິ່ງຫັ້ນນະ ມັນກໍເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີກ ດຽວ ດຽວນີ້ເສັ້ນທາງລົດໄຟມັນເກືອບຮອດວຽງຈັນແລ້ວຕົວະແມ່ນບໍ່ ຕອນນີ້ກໍຖືວ່າຮອດແລ້ວເ ນາະ ຮອດແລ້ວ ແລ້ວກໍມີຂ່າວ ມີຂ່າວຜ່ານທາງ YouTube ນັ້ນກໍແປວ່າກຳລັງສ້າງສະຖານີລົດໄຟ ເອີ ຄວາມໄວສູງນີ້ ແລ້ວເພິ່ນກະວ່າຊິ ເປີດທັນເວລາກັບເວລາທີ່ບົ່ງໄວ້ບໍ່ ຫຼື ເນາະ ຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ເພິ່ນກະຍັງຢືນຢັນເນາະວ່ າ ຫຼັງຈາກທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ ອ່າ ສ້າງມານີ້ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ແລະ ມີກຳນົດແລ້ວເສັດໃນເດືອນ ອ່າ ທັນວາ 2021 ໃນປີໜ້ານີ້ ເພິ່ນກະຍັງຢືນຢັນວ່າທັນເວລາ ເພາະວ່າທີ່ຜ່ານມາເຖິງແມ່ນວ່າ ເລື່ອງຂອງໂຄວິດ 19 ຊິມີປັນຫາເລື່ອງ ຂອງຄົນເຮັດວຽກເຮັດງານເນາະ ອາດຊິໜ້ອຍລົງ ແຕ່ວ່າດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆນີ້ລະກະ ທີ່ນຳມາເຮັດນີ້ ກະນອກຈາກນຳຄົນຂອງ ຂອງທາງຝັ່ງຂອງ ຂອງຄົນລາວແລ້ວ ທີ່ເປັນແຮງງານທີ່ມາເຮັດວຽກຕົງ ນີ້ ເອີ ສ່ວນໜຶ່ງກະນຳມາຈາກຈີນ ສ່ວນໜຶ່ງກະຈ້າງຄົນໄທໄປເຮັດບາງສ່ວນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະເຮັດໃຫ້ງານເດີນໜ້າໄປ ໂດຍທີ່ບໍ່ ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າກຳນົດທີ່ເອົາ ທີ່ ທີ່ກຳນົດເອົາໄວ້ ເຮັດກະຕາມເປົ້າຢູ່ ເດືອນທັນວາ 2021 ນີ້ກະຄາດວ່າເດີນລົດໄດ້ຕາມ ຕາມທີ່ຕັ້ງເປົ້າເອົາໄວ້ເນາະ ຮູ້ບໍ່ວ່າວັນທີເທົ່າໃດຂອງເດືອນທັນວາ ອັນນີ້ວັນ ວັນທີເພິ່ນກະບໍ່ໄດ້ລະບຸເນາະ ວ່າເປັນວັນທີເທົ່າໃດ ແຕ່ລະບຸສະເພາະເປັນເດືອນເນາະ ທັນວ າ 2021 ເນາະ ອື ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຜ່ານຫູຜ່ານຕາຢູ່ໃສບຸອັນ ທາງການ ຫຼືວ່າແມ່ນຫຍັງນີ້ແຫຼະເວົ້າວ່າ ຫຼືວ່າເຮົາດູເດົາໄດ້ວ່າເດືອນທັນວານີ້ມັນ ມັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແລ້ວ ໃຫ້ມັນທັນວັນທີ 2 ທັນວາ ວັນກຳເນີດຂ ອງປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອວ່າຊິສະເຫຼີມສະຫຼອງຮ່ວມກັນຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ ລະກະເສັ້ນທາງບາງອັນ ທາງບົກທີ່ວ່າສ້າງເພື່ອລົດແລ່ນຫັ້ນ ກະໄດ້ຊາບວ່າລ່າຊ້າ ຈະບໍ່ທັນວັນ ທີ 2 ທັນວາ ເພາະອັນນີ້ກໍແປວ່າເພິ່ນກະໃຫ້ແລ້ວໃນວັນທີ 2 ທັນວາ ທາງ ເສັ້ນທາງທີ່ວ່າພິເສດເພິ່ນສ້າງຫັ້ນ ວັງວຽງບໍ ລະກະເສັ້ນທາງລົດໄຟນີ້ໃຫ້ມັນແລ້ວພ້ອມກັນ ເພິ່ນກໍຊິສະຫຼອງຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ ວ່າມີຄວາມ ສຳເລັດໃນການສ້າງເສັ້ນທາງ ເພື່ອຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ເປັນການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອໄປໃນໂຕເລີຍກໍອາດຈະແມ່ນ ແຕ່ວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ນະ ແມ່ນຢູ່ທີ່ວ່າເສັ້ນທາງລົດໄຟນີ້ມັນສ້າງວ່າ ອ້າງເຫດຜົນແບບນັ້ນແບ ບນີ້ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງແຫຼະ ແຕ່ວ່າຂ່າວຢູ່ໃນລາວນີ້ມັນຖືກສາທາລະນະລັດ ຫຼືວ່າພັກລັດເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ ເປັນກະບອກປາກຂອງພັກລັດທຸກສິ່ງທຸກອັນ ຄັນບໍ່ເປັນກະບອກປາກໂດຍກົງ ກໍແມ່ນວ່າຖືກຄວບຄຸມຈັ່ງ ຊີ້ນະ ແນວໃດບໍ່ໃຫ້ເວົ້າກໍເວົ້າບໍ່ໄດ້ນີ້ ຂ່າວໆຕ່າງໆໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງອະທິບາຍບໍ່ວ່າ ປະຊາຊົນທັງຫຼາຍນີ້ນະ ສ່ວນໃຫຍ່ ຫຼືວ່າສ່ວນນ້ອຍກະດີນີ້ ມີຄວາມເຫັນແນວໃດກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຄວາມ ໄວສູງນີ້ ອັນນີ້ເທົ່າທີ່ເຄີຍໄດ້ ໄດ້ເວົ້າກັບຄົນລາວເອງເນາະ ທີ່ເຄີຍມາຕັ້ງແຕ່ຍັງບໍ່ມີສະຖານະການໂຄວິດເກີດຂຶ້ນເນາະ ກະຄົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ເພິ່ນກະ ກະດີໃຈເນາະ ຊິໄດ້ມີເສັ້ນທາງທີ່ ທີ່ທັນສະໄໝ ການ ເດີນທາງກະຊິໄດ້ລວດເລວ ເພາະວ່າທີ່ຜ່ານມານີ້ ກະຊິໄປກຸງເທບຈັ່ງຊີ້ເນາະ ປະເທດໄທຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະຕ້ອງຂ້າມມາ ມາປະເທດໄທ ລະກະມາຂຶ້ນເຄື່ອງບິນ ຂຶ້ນເຄື່ອງຢູ່ສະໜາມບິນອຸດອນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກ ະ ຫຼືວ່າມາຂຶ້ນລົດ ລົດທົວ ລົດໂດຍສານຢູ່ ຢູ່ໜອງຄາຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມັນກະຂ້ອນຂ້າງລ່າຊ້າ ຖ້າຫາກວ່າມີລົດໄຟມາຈາກຈີນແລ້ວ ຕໍ່ຈາກ ເອີ ວຽງຈັນນີ້ເຂົ້າສູ່ກຸງເທບຈັ່ງຊີ້ ເພິ່ນກະ ກະດີໃຈເນາະ ຊິໄດ້ເດີນທາງ ໄວ ລະກະມີຄວາມທັນສະໄໝ ລະກະຊິໄດ້ໄປທ່ຽວໄດ້ຫຼາຍໝ່ອງຂຶ້ນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເພາະວ່າໃຊ້ເວລາໜ້ອຍຂຶ້ນ ກະແມ່ນຢູ່ ມັນ ມັນ ມັນສະດວກສະບາຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແຫຼະ ແຕ່ວ່າເຮົາບໍ່ຄວນມອງເບິ່ງສັ້ນໆຂ້າງ ດຽວ ເບິ່ງເງິນນີ້ມັນຕ້ອງເບິ່ງທາງໜ້າ ລະກະເບິ່ງທາງຫຼັງນຳ ລາງລົດໄຟນີ້ແມ່ນຢູ່ ເບິ່ງແຕ່ວ່າຄວາມສະດວກສະບາຍ ແຕ່ວ່າສິ່ງທີ່ບໍ່ດັກບໍ່ດີ ຫຼືວ່າບາງຄົນອາດຈະບໍ່ເຫັນດີນຳເດ້ ຍົກຕົວຢ່າງເສັ້ນທາງວັງວ ຽງ-ວຽງຈັນນີ້ນະ ແມ່ນຢູ່ ເພິ່ນເອົາຮູບເອົານັ້ນເອົານີ້ມາໂຊນີ້ ເອີຍ ຄັກລະ ລົດກໍຊິໄດ້ແລ່ນໄວ ປອດໄພ ແຕ່ວ່າຊິເກັບຄ່າວຽງຈັນໄປວັງວຽງປະມານ 10 ໂດລາ ວັງວຽງວຽງຈັນນີ້ໄປກັບນີ້ປະມານ 20 ໂດລາ ລະຄົ ນຢູ່ໃນລາວນີ້ ແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳສຸດ ມັນ ມັນບໍ່ໄດ້ ໄດ້ມື້ໜຶ່ງ 10 ໂດລານະ ມັນໄດ້ປະມານ 5-6 ໂດລາຕໍ່ມື້ຊີ້ ອັນນີ້ກໍເປັນການທີ່ວ່າເສຍຫາຍ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ລະໂດຍສະເພາະເສັ້ນທາງວັງວຽງວຽງຈັນນີ້ ມັນມີເສັ້ນທາງ ດຽວ ຄັນບໍ່ໄປເສັ້ນທາງນີ້ກໍແປວ່າບໍ່ຮອດ ລະຊິໄປຈັ່ງໃດລະ ກໍໄດ້ເສຍ 20 ດອນໄປກັບ ຄວາມໄວສູງລົດໄຟນີ້ຄືກັນ ແມ່ນຢູ່ທີ່ວ່າໃນເມື່ອມັນສ້າງແລ້ວນີ້ ໄປຮອດໄວມາຮອດໄວຈັ່ງຊີ້ ແຕ່ວ່າຄ່າປີ້ເດ ມັນຊິເປັນແນ ວໃດຫັ້ນ ກໍອັນນີ້ກໍຍັງ ກໍຍັງບໍ່ຮູ້ເທື່ອ ວ່າບາດແລ້ວພຸ້ນລະຈັ່ງຊິຮູ້ຄັກ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢາກຂໍຖິ້ມເລື່ອງນີ້ໄວ້ສ່ຳນີ້ ແລ້ວບາດນີ້ນີ້ ມີຂ່າວວ່າ ພາກລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ນະ ລະດັບນ້ຳນີ້ສູງຂຶ້ນ ທີ່ວ່າມັນສ້າງຜົນໄດ້ຜົນດີ ລະກໍ ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຊາວປະໂມງລາວໄທນີ້ເດ ອັນນີ້ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ທີ່ຜ່ານມາກະເປັນຂ່າວ ເປັນຂ່າວທີ່ເວົ້າສູ່ຟັງເນາະວ່າ ເລື່ອງຂອງນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມນີ້ ກະມັນລົງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ລະ ກະສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ຜູ້ທີ່ໃຊ້ນ້ຳຂອງໃນການ

ໄປຂາຍຕໍ່ໃນຈັງຫວັດຕ່າງໆ ຕອນໃນຂອງປະເທດໄທ ເຮັດໃຫ້ຊາວປະມົງມີລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ລັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອ ງທີ່ທ່ານລາຍງານນີ້ນະ ຂໍໃຫ້ທ່ານກະຈ່າງແຈ້ງໃຫ້ຊາບແດ່ວ່າ ນ້ຳຂອງທີ່ຂຶ້ນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ຊຽງແສນ ຫຼືວ່າແຂວງຫົວຂອງ ຫຼືວ່າແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແຖວຕົ້ນເຜິ້ງພຸ້ນ ຈົດຮອດອັດຕະປືພຸ້ນບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດເ ນາະ

ມັດ ອັນນ່າ ບ່ອນລ້ຽງປາ ອັນ ຂາດ ຫຼືວ່າມາຍມັນ ຫຼືວ່າເຄັ່ງມັນຂຶ້ນ ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ອັນນັ້ນແມ່ນ ມັນແມ່ນຜົນດີ ແຕ່ວ່າຜົນຮ້າຍນີ້ນະ ອັນ ຂໍໃຫ້ທ່ານກະຈ່າງແຈ້ງຕື່ມອີກແດ່ ມັນ ມັນ ມັນໄດ້ ໄດ້ຫຍັງແດ່ເນາະ ຜົນຮ້າຍນີ້ ຜົນ ຜົນຮ້າຍນີ້ເນາະ ກະຄື ກະຄືຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີການຈັດເວນຍາມໃນການດຶງສະລິງໃຫ້ມັນຕຶງ ຫຼືວ່າຜ່ອນໃຫ້ມັນ ຍາມນ້ຳມັນແຮງເກີນ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ

ພື້ນນ້ຳພຸ້ນກະຈົມ ແຕ່ວ່າມັນກະມີວິທີແກ້ຢູ່ດອກ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຢູ່ໃກ້ໆໂຮງການຂ້າພະເຈົ້ານີ້ແມ່ນວ່າ ຂະເຈົ້າເຮັດເສົາສອງອັນໄວ້ ລະອັນນ່າມີແພຢູ່ຫັ້ນ ບໍ່ໄດ້ມີເຊືອກບໍ່ມີຫຍັງມັດດອກ ຂະເຈົ້າໃສ່ເຫຼັກ ລະ ກະໃສ່ອັນນ່າ ອີຫຍັງ ລູກຄຳພາຍ ນ້ຳຂຶ້ນມັນກະຕະຫຼູດຂຶ້ນນຳເສົາຫັ້ນ ນ້ຳແຫ້ງກະລົງນຳເສົາຫັ້ນ ມັນ ມັນບໍ່ຕ້ອງມີຄົນໄປເຝົ້າຢູ່ຫັ້ນ ແຕ່ວ່າ ຜົນເສຍອື່ນໆນີ້ເດ້ ຂ້າພະເຈົ້າມອງເຫັນນີ້ນ່າ ທີ່ວ່າປະຊາຊົນທັງຫຼາຍ ເນາະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່ານ້ຳແຫ້ງຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ ດົນນານເຕີບນີ້ ຂະເຈົ້າກໍໄປເຮັດຮົ້ວເຮັດສວນ ປູກຜັກ ປູກນັ້ນປູກນີ້ຢູ່ຕາມແຄມຂອງ ເພາະວ່າຂີ້ດິນນ້ຳຖ້ວມນີ້ມັນ ມັນດີວ່າຊັ້ນເທາະ ບັດນີ້ນ້ຳຂຶ້ນນີ້ ກະແປວ່າອົບພະ ຍົບບໍ່ທັນຕີ້ ຫຼືວ່າແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະຈະຄືວ່າເປັນວິ ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນທີ່ຢູ່ລິມແມ່ນ້ຳຂອງເນາະ ເມື່ອຕອນນ້ຳລົງເນ້ຍ ກະສິມີການປູກ ປູກພືດປູກຜັກ

ມັນໝົດອາຍຸແລ້ວກະເກັບກ່ຽວໄປເປັນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ຈັ່ງຊີ້ນະ ຂະເຈົ້າກະມີການປັບໂຕຢູ່ຕະຫຼອດວ່າ ຄັນຫາກປູກພືດຊະນິດອາຍຸຍາວເກີນໄປ ນ້ຳມາມັນກະຕ້ອງເສຍຫາຍ ກະເປັນທຳມະດາຫັ້ນເນາະ ແລ້ ວຜົນດີແນວໜຶ່ງທີ່ວ່າຫຼາຍຄົນບໍ່ມອງເຫັນ ຫຼືວ່າບໍ່ຄິດເຖິງນີ້ ແມ່ນວ່າ ໃນເມື່ອທີ່ນ້ຳຂອງມັນຂຶ້ນນີ້ ມັນກໍມາລ້າງ ຕັ້ງແຕ່ຊຽງແສນຈົນຮອດ ອ່າ ຊາຍແດນຂະເໝນພຸ້ນ ໃຫ້ ຕາຄອງຮ່ອງຮອຍຂອງແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ມີຄວ າມສະອາດ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຜ່ານ YouTube ມື້ຄືນນີ້ນະ ຢູ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ໂອຍ ນ້ຳຂີ້ສີກທີ່ວ່າປ່ອຍລົງມານ້ຳຂອງນະ ມັນປານນ້ຳຫ້ວຍໃຫຍ່ພຸ້ນ ດຳໆ ເພາະວ່າມັນ ມັນເປິເປື້ອນຫຼາຍ ແລະ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງບໍ່ວ່າ ຈາກຝັ່ງໄທ ຫຼື ຝັ່ງລາວໃດ ຊິວ່າແມ່ນຊຽງແສນບໍ ໜອງຄາຍບໍ ສີຊຽງໃໝ່ບໍ ເກົ້າລ້ຽວບໍ ຫຼືວ່າບ່ອນໃດກໍຢ່ານີ້ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມັນໄຫຼລົງນ້ຳຂອງໝົດ ອັນໃດກໍລົງຫັ້ນໝົດລະ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ເສດຂອງຄົນເຮົາ ເສດອຸ ດສາຫະກຳລົງຫັ້ນໝົດ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ກໍນ້ຳຂອງແຫ້ງນີ້ ກະແປວ່າມັນກະເຂັ້ມຂຸ້ນກວ່າເກົ່າ ບັດນີ້ນ້ຳຂອງມັນຂຶ້ນນີ້ ມັນກະດີສຳລັບນ້ຳຂອງ ມັນ ມັນ ມັນມາລ້າງອະນາໄມໃຫ້ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວເລື່ອງນີ້ນີ້ ຂ່າວ ຂ່ າວໄດ້ເອີ່ຍເຖິງຫຼືບໍ່ເນາະ

ກະແປວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງລົງໄປວິດຫັ້ນ ແລ້ວກໍເກັບແຕ່ຕ່ອນມັນໄວ້ ແລ້ວມັນກະເປັນນ້ຳກໍໄຫຼອອກໄປນ້ຳຂອງ ແລ້ວບໍ່ໄດ້ກັ່ນບໍ່ໄດ້ຕອງ ບໍ່ໄດ້ຂ້າແມ່ພະຍາດຫຍັງດອກ ລົງຕາມຮ່ອງຕາມຫຍັງກໍອອກໄປແມ່ນ້ຳ ຂອງຄືເກົ່າ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ຍົກຕົວຢ່າງນະຄອນແມລເບີນນີ້ ຢູ່ທີ່ຄາຣຳດາວ ໂຮງງານນີ້ ແປວ່າແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ໃນສະໄໝ 70 ສີ່ຫັ້ນ ມັນມີລາຄາປະມານ 60 ລ້ານໂດລານີ້ ຂະເຈົ້າສ້າງຂຶ້ນ ທຸກສິ່ງ ທຸກຢ່າງທີ່ວ່ານ້ຳຮ່ອງ ນ້ຳເສດນ້ຳເຫຼືອ ມັນມີ 2 ຮ່ອງ ອັນໜຶ່ງແມ່ນນ້ຳຝົນອອກໄປຕາມຖະໜົນຫົນທາງລົງຫັ້ນ ແລ້ວມັນກໍໄຫຼໄປຫາໂຮງງານຫັ້ນ ແລ້ວກໍນ້ຳທີ່ວ່າເສດ ນ້ຳອາຈົມ ແມ່ນຫຍັງແມ່ນຫຍັງກໍຢ່າລະ ໄຫຼໄ ປຫັ້ນ ແລ້ວຂະເຈົ້າກໍໄປກັ່ນໄປຕອງ ເປັນນ້ຳຈືດທຳມະດາກິນໄດ້ ຂ້າແມ່ພະຍາດ ແລ້ວຂະເຈົ້າກໍປ່ອຍອອກທະເລ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່ານ້ຳຂອງເຮົານີ້ ບໍ່ວ່າຝັ່ງໄທ ບໍ່ ບໍ່ວ່າຝັ່ງລາວນີ້ ບໍ່ມີ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ໃນເມື່ອ ທີ່ວ່າມັນເປັນແບບນີ້ນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າ ອະນາໄມນີ້ ມັນກະບໍ່ແມ່ນອະນາໄມແທ້ ເປັນພຽງທີ່ວ່າເອົາຕ່ອນມັນໄວ້ ແຕ່ວ່າປ່ອຍນ້ຳທີ່ວ່າໄຫຼອອກໄປ ແລ້ວກະລົງແມ່ນ້ຳຂອງ ອັນ ອັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ ແນ່ນອນລະ ປ ະເທດໄທນີ້ ມັນ ມັນອາດຈະໄວກວ່າ ແລ້ວກະອາດຈະປັບປຸງດີກວ່ານີ້ ມັນມີການປັບປຸງເລື່ອງນີ້ຫຼືບໍ່ເນາະ ທີ່ວ່າຕ້ອງເອົານ້ຳນີ້ມາອະນາໄມ ຂ້າແມ່ພະຍາດ ແລ້ວຈັ່ງປ່ອຍລົງນ້ຳຂອງນະ ມີບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ ອັນນີ້ກ ະຍັງບໍ່ມີເນາະ ແຕ່ວ່າເບື້ອງຕົ້ນກະ ກະຖືວ່າເປັນນ້ຳທີ່ຜ່ານການ

ອືມ ເຈົ້າ ກະແມ່ນຢູ່ ມັນ ມັນກະມີມີມີດີກວ່າສະໄໝໂບຮານວ່າຊັ້ນເຖາະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ດີ 100 ເປີເຊັນ ກະ ກະດີ ເພາະວ່າມັນເລີ່ມເຮັດແລ້ວກະສິປັບປຸງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້ານັ້ນ ຍັງບໍ່ມີໂຮງງານມາ ປັບນ້ຳເສດນ້ຳເຊື້ອ ນ້ຳທີ່ວ່າໄຫຼໄປຈາ ໄຫຼໄປຕາມຫົນທາງ ຫຼືວ່າຈາກບ້ານເຮືອນ ຫຼືວ່າເສດຂອງຄົນນີ້ ຫຼືວ່າອຸດສາຫະກຳນີ້ ມັນ ມັນກະຍັງບໍ່ມີເທື່ອ ແຕ່ວ່າ ປະເທດທີ່ວ່າເຂົາຈະເລີນແລ້ວ ເຂົາ ເຂົາເຮັດກັນມ ານານແລ້ວວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່ານ້ຳ ນ້ຳຂອງຂຶ້ນ ເສຍຫາຍນີ້ນະ ຜົນເສຍຫາຍນີ້ແນ່ນອນລະ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນຕ້ອງມີຫຼາຍເຕີບນີ້ ລັດຖະບານເພິ່ນໄດ້ ຄືລັດຖະບານລາວ ລັດຖະບານໄທນີ້ ເພິ່ນ ໄດ້ວາງງົບປະມານມາຊ່ອຍພວກທີ່ວ່າໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄືຈັ່ງໃນປະເທດໄທນີ້ເນາະ ຈັ່ງພວກ ອາ ຊາວກະເສດຕະກຳ ບໍ່ວ່າສິເປັນຊາວການກະເສດ

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກະໂດດເຂົ້າມາບ່ອນນີ້ ທ່ານເວົ້າວ່າພາກລັດເພິ່ນຊ່ວຍນີ້ ໃນການປະກັນໄພນີ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນຊ່ວຍເສຍຄ່າປະກັນໄພສ່ວນໜຶ່ງຊັ້ນບໍ ສ່ວນໜຶ່ງ ແມ່ນ ກະຄືສ່ວນໜຶ່ງເສຍໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ຈັ່ງກະເສດ ຕະກອນຜູ້ປູກເຂົ້າ ປູກ ເຮັດນາ ຈັ່ງຊີ້ ກະເຮັດປະກັນໃຫ້

ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນຝັ່ງລາວມີບໍ່ເນາະ ມີ ມີ ມີ ມີຂ່າວ ມີຂ່າວບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າມີບໍ່ ທ່ານ ທ່ານຊາບບໍ່ ຫຼືວ່າມີຂ່າວເປີດເຜີຍບໍ່ ອັນ ອັນນີ້ບໍ່ ບໍ່ຊາບນະວ່າມີ ມີຫຼືບໍ່ ແຕ່ວ່າກະບໍ່ ກະບໍ່ແນ່ໃຈເນາະວ່າມີຫຼືບໍ່ ແຕ່ວ່າໃນປະເທດໄທຕອນ ນີ້ກະຄືໃຊ້ມາ ອາ 3-4 ປີແລ້ວ ໃນເລື່ອງຂອງນະໂຍບາຍແບບນີ້ເນາະ ອັນ ສິ່ງໜຶ່ງ ໃນ ໃນເມື່ອໄດ້ເວົ້າປະກັນໄພນີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມແດ່ ເພາະວ່າສົນໃຈນີ້ແມ່ນວ່າ ຍົກຕົວຢ່າງ ມີພໍ່ຕູ້ໜຶ່ງ ຫຼືວ່າແມ່ຕູ້ຄົນໜຶ່ງນີ້ສິອ າຍຸ 60 ປີແລ້ວ ແກ່ແລ້ວວ່າຊັ້ນເຖາະ ຈັກສິຕາຍມື້ໃດ ໄປປະກັນໄພສຸຂະພາບໄດ້ບໍ່ ສຸຂະພາບສ່ວນຕົວ ເສຍເງິນແກ່ບໍລິສັດປະກັນໄພສ່ວນຕົວນີ້ນະ ໄດ້ບໍ່ໃນປະເທດໄທ ອັນນີ້ກະມີເຫັນໂຄສະນາກັນຢູ່ເນາະວ່າ 6 60 ປີຂຶ້ນເຖິງ 70 ປີ ກະສາມາດໃຫ້ປະກັນໄພໄດ້ ແຕ່ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ກະສິເປັນເລື່ອງຂອງການ ການປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະຄືປະກັນເລື່ອງຂອງ ອາ ສຸຂະພາບນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ກະພວກບໍລິສັດປະກັນໄພກ ະແທບສິບໍ່ມີພວກນີ້ ພຽງແຕ່ວ່າເລື່ອງຂອງອຸບັດຕິເຫດເທົ່ານັ້ນຊີ້ເນາະ ສິເຫັນກັນຢູ່ ເຂົ້າໃຈຢູ່ ແປວ່າອຸບັດຕິເຫດວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນລາວຫັ້ນບໍ່ໄດ້ເດ້ 60 ປີແລ້ວ ປະກັນໄພນີ້ ແມ່ນຫຍັງກະຢ່າ ບໍ່ຕ້ອງໄ ປເອີ່ຍເຖິງດອກ ມັນ ມັນບໍ່ຮັບເອົາຈັກອັນ ແລ້ວກະເຮືອນນີ້ກະ ຄັນວ່າແມ່ນເຮືອນໃໝ່ເຮືອນເກົ່າກະປະກັນໄພບໍ່ໄດ້ ຄັນໄຟໄໝ້ມາແລ້ວກໍເກັບເອົາຖ່ານໄປຂາຍເທົ່ານັ້ນແຫຼະ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ຫຍັງໝົດ ເອົາຈັ່ງໃດກໍຢ່ າ ອັນນີ້ກໍເປັນຂ່າວທີ່ວ່າສົນຈິດສົນໃຈ ນອກເລື່ອງໄປແດ່ ແຕ່ເຖິງຈັ່ງໃດກໍຕາມ ເວົ້າລວມໆແລ້ວນີ້ ຂ່າວ ຂ່າວທີ່ທ່ານລາຍງານມື້ນີ້ນີ້ ແປວ່າເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈຢ່າງແນ່ນອນລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຊັ້ນເທາະ ຂໍ ຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ຂອບໃຈທ່ານ ທັບເລັກ ສົມດີມີໄຊ ລາຍງານ SBS ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ Podcast